ຖືວ່າເປັນພະເຈົ້າ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີດວງຕາເວັນ ໂລກຂອງເຮົາຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບໃດ ເຮົາກໍຄົງຈະຄາດເດົາໄດ້ ເຮົາຈະມາເບິ່ງຄວາມສຳຄັນຂອງດວງອາທິດນຳກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຍັງຈື່ຈຳຄວາມຮູ້ດ້ານ ວິທະຍາສາດທີ່ພວກເຮົາຮຽນມາໃນຊັ້ນປະຖົມໄດ້ ເຮົາເຄີຍຄິດວ່າດວງຕາເວັນເປັນດາວຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກນີ້ປະມານ 1,500 ລ້ານກິໂລແມັດ ແສງຂອງດວງຕາເວັນເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວ 300,000 ກິໂ ລແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເມື່ອຄຳນວນແລ້ວກໍຈະເຫັນວ່າ ແສງໃຊ້ເວລາ 8 ນາທີໃນການເດີນທາງມາສູ່ໂລກ ເຊິ່ງຖືວ່າໄວຫຼາຍ ແສງແດດປະກອບດ້ວຍພະລັງງານຫຼາຍຊະນິດ ພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້ຖືກຖ່າຍທອດອອກມ າໃນຮູບແບບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຂະໜາດຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຕັ້ງແຕ່ຄື້ນສັ້ນໆຂະໜາດ 1/10,000 ນາໂນແມັດ ຈົນເຖິງຄື້ນຂະໜາດໃຫຍ່ 4,990 ກິໂລແມັດ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຈະອອກເດີນທາງຈາກ ດວງຕາເວັນພ້ອມກັນ ແຕ່ມີພຽງບາງຄື້ນຄວາມຖີ່ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເດີນທາງມາເຖິງໂລກໄດ້ ເພາະຄື້ນຈຳນວນໜຶ່ງຈະຖືກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກກັ່ນຕອງອອກໄປເສຍກ່ອນ ຖ້າທຸກຄື້ນຄວາມຖີ່ຈາກດວງຕາເວັ ນເດີນທາງເຂົ້າມາຫາໂລກນີ້ໄດ້ທັງໝົດ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຫຼາຍຊະນິດກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກໄດ້ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກທີ່ອອກຈາກດວງຕາເວັນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄື ກຸ່ມຄື້ນແສງ ທີ່ສາມາດເບິ່ ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ເຊິ່ງຈະມີຫຼາຍສີຕ່າງກັນ ທັງສີມ່ວງ ສີຄາມ ສີນ້ຳເງິນ ສີຂຽວ ສີເຫຼືອງ ສີແສງແດດ ແລະ ສີແດງ ແລະ ຍັງມີສ່ວນປະສົມຂອງສີຕ່າງໆ ຕາມທີ່ບອກມານີ້ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີອີກກຸ່ມໜຶ່ງ ເປັນຄື້ນແມ່ ເຫຼັກທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າໄດ້ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍລັງສີອັລຕຣາໄວໂອເລັດ ລັງສີອິນຟຣາເຣດ ລັງສີເອັກສເຣ ແລະ ລັງສີແກມມາ ຄື້ນລັງສີຂອງດວງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້ ມີປະໂຫ ຍດຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂອງໂລກນີ້ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ ລັງສີອິນຟຣາເຣດ ເຊິ່ງເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ລັງສີຊະນິດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ເຮົາສາ ມາດເກັບພະລັງງານຂອງລັງສີອິນຟຣາເຣດໄດ້ ໂດຍການຕິດຕັ້ງ ແຜ່ນເກັບຄວາມຮ້ອນໄວ້ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ ເພື່ອປ່ຽນແປງລັງສີນີ້ເປັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ລັງສີອິນຟຣາເຣດທີ່ສ່ອງເຂົ້າມ າໃນເຮືອນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ ຖ້າບໍ່ມີລັງສີຊະນິດນີ້ ໂລກນີ້ກໍຈະເຢັນຄືກັບດວງເດືອນ ເຊິ່ງບໍ່ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃດໆອາໄສຢູ່ໄດ້ເລີຍ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດນັ້ນ ມີຫຼາຍເກີນກວ່າທີ່ຈະ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຄຸນຄ່າທັງໝົດໄດ້ ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກແສງແດດທັງໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໃນທາງກົງກໍຄື ເມື່ອແສງແດດຕ້ອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເກີດປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຕໍ່ພະລັງງານທີ່ໄດ້ ຮັບ ໃນທາງອ້ອມ ຄົນເຮົາໄດ້ກິນພືດຜັກ ເພາະວ່າ ເມື່ອພືດໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກແສງແດດ ຈະມີການສັງເຄາະແສງຂຶ້ນໃນພືດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພືດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ພືດກໍເກັບພະລັງງານນັ້ນໄວ້ພາຍໃນ ເມື່ ອຄົນເຮົາກິນພືດຜັກເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານ ເຊິ່ງເປັນປະຕິກິລິຍາທີ່ແສງແດດມອບໄວ້ໃຫ້ແກ່ມະນຸດເຮົາ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ແສງອາທິດ ຈຳເປັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກນີ້ ພື ດຈະບໍ່ສາມາດງອກໄດ້ດີຖ້າຂາດແສງອາທິດ ສ່ວນສັດຕ່າງໆ ກໍບໍ່ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຖ້າຂາດປັດໄຈສຳຄັນນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຂ່າວດ້ານລົບຂອງແສງຕາເວັນຢູ່ສະເໝີ ເພາະ ບ້ານເມືອງເຮົາ ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ມີແສງແດດກ້າໃນບາງໄລຍະ ຄົນທີ່ຢ້ານຜິວດຳຈຶ່ງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ຍອມຖືກແສງແດດ ໂດຍບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າປະໂຫຍດຂອງແສງແດດທີ່ມີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ປະໂຫຍດທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຈາກແສ ງແດດນັ້ນ ມີຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຫາວິທີທີ່ຈະຮັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າໆ ໂດຍສະເພາະທ່ານທີ່ເຮັດວຽກໃນຕຶກອາຄານ ໃນຫ້ອງເຮັດວຽ ກທີ່ບໍ່ມີແສງແດດສ່ອງ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບແສງແດດທຸກມື້ ຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນແສງແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຫັນຄຸ ນຄ່າທີ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ຄື ຊີວິດທີ່ຄົບບໍລິບູນ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຈິດໃຈຂອງຄົນທີ່ເຊື່ອ ເປັນຄວາມສະຫວ່າງໃນການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະປະທານຊີວິດອັນບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດແກ່ທຸກຄົນທີ່ເ ຊື່ອໃນພຣະອົງ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໃນຕອນໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະ ເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແ ລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດ ໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ

awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ອ້າຍສຳລານ ຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເມື່ອເຮົານຶກເຖິງການລ້ຽງດູລູກທີ່ເປັນໄວລຸ້ນ ກໍຄົງຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມໜັກໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ພໍສົມຄວນ ເຮົາທຸກຄົນຢາກຈະໃຫ້ລູກເປັນຄົນເຊື່ອຟັງ ຕັ້ງໃຈຮຽນ ປະພຶດຕົວເ ປັນຄົນດີ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຂົາໃນອະນາຄົດຂອງຄອບຄົວ ຖ້າຫາກພວກລູກພາກັນພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ ພໍ່ແມ່ກໍຈະຕ້ອງລຳບາກໄປນຳອີກ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມວິຕົກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງລາວທີ່ຈະນຳມາເລົ່າເປັນອຸທາຫອນ ເພື່ອສອນໃຈໃຫ້ແກ່ລູກໆ ຫຼືເຍົາວະຊົນໄວລຸ້ນທັງຫຼາຍໄດ້ຟັງ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຊື່ຢາໂຄບ ເຂົາແຕ່ງງານແລະກໍມີພັນລະຍາຫຼາຍ ຄົນ ເຂົາມີລູກຊາຍທັງໝົດສິບສອງຄົນ ແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະນິໄສແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງກໍແນ່ນອນແຫຼະ ຄວາມອິດສາລິດສະຍາ ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ການຊີງດີຊີງເດັ່ນກັນ ຍ່ອມເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບລູກໆທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍຖື ວ່າມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແຕ່ເລື່ອງເລັກນ້ອຍກໍເລີ່ມປ່ຽນແປງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ແລະກໍເລີ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເມື່ອລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ໂຢເຊັບໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພາະແມ່ຂອງເຂົາຕາ ຍໃນຂະນະທີ່ ຄອດນ້ອງຊາຍຄົນສຸດທ້ອງ ເລື່ອງລາວຄວາມຜິດຖຽງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນມາ ເພາະຄວາມຮັກຂອງພໍ່ທີ່ມີຕໍ່ລູກນັ້ນເອງ ພວກອ້າຍໆຂອງໂຢເຊັບຈຶ່ງວາງແຜນຈະຈັດການກັບນ້ອງຊາຍຂອງໂຕເອງເ ສຍ ດ້ວຍການລໍໂອກາດວ່າຈັກວັນໜຶ່ງເທາະ ຈະໄດ້ຈັດການກັບນ້ອງຊາຍຄົນຜູ້ທີ່ພໍ່ຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ພວກອ້າຍໆໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້ ໜຶ່ງໃນນັ້ນບອກວ່າ ຢ່າເລີຍ ຢ່າເຮັດນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາຢ່າງນັ້ນເລີຍ ເ ພາະຢ່າງໜ້ອຍເຂົາກໍເປັນນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາ ເອົາຈັ່ງຊີ້ກໍແລ້ວກັນ ຈັບມັນໂຍນລົງໄປໃນນ້ຳສ້າງຮ້າງກໍພໍ ໂດຍຄິດວ່າເຂົາຈະກັບຄືນມາຫານ້ອງຊາຍຄົນສຸດທ້ອງຂອງເຂົາອີກ ແຕ່ອ້າຍນ້ອງຄົນອື່ນໆໄດ້ຂ າຍນ້ອງຊາຍໄປເປັນທາດ ໂຢເຊັບເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ຈົນໄດ້ຮັບການໄວ້ວາງໃຈ ຈົນໄດ້ກາຍເປັນຫົວໜ້າທາດ ເບິ່ງແຍງຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາ ແລະ ເຈົ້ານ າຍຂອງເຂົາ ແຕ່ໂຢເຊັບກໍບໍ່ໄດ້ຫຼົງໂຕເອງໄປເລີຍ ເຂົາຍັງຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ເຈົ້ານາຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແມ້ວ່າຢູ່ໃນໃຈຈະຄິດເຖິງພໍ່ ແຕ່ອີກໃຈໜຶ່ງເຂົາກໍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າມີແຜນການໃນຊີ ວິດຂອງເຂົາ ແທນທີ່ໂຢເຊັບເຂົາຈະເສຍໃຈ ມົວຕັ້ງແຕ່ທຸກຮ້ອນກັບໂຊກຊະຕາຂອງໂຕເອງ ແຕ່ເຂົາກັບຄິດໄປວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງນຳເຂົາມາເປັນທາດ ອະນາຄົດຂ້າງໜ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີອີ່ຫຍັງເກີດຂຶ້ນອີກ ແຕ່ ມື້ນີ້ຂໍວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເອົາໄວ້ເສຍກ່ອນ ນີ້ຄືການຄິດໃນແງ່ດີ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກໄດ້ ຈາກການເປັນເດັກໜຸ່ມນ້ອຍ ຕອນນີ້ໂຢເຊັບກໍເລີ່ມໃຫຍ່ເປັນບ່າວແລ້ວ ຮູບຮ່າງ ແລ ະ ໜ້າຕາຂອງເຂົາກະຫຼໍ່ເຫຼົາເອົາການສົມຊາຍຊາຕີ ເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີແຟນ ມີຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ເບິ່ງເຂົາດ້ວຍຄວາມມັກ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນກໍຄືພັນລະຍາຂອງນາຍທະຫານອີຢິບ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້ານາຍຍິງຂອງເ ຂົານັ້ນເອງ ເພາະສາມີຂອງນາງອອກໄປສະໜາມຮົບຢູ່ເລື້ອຍໆ ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາຢູ່ເຮືອນ ນາງເປັນຜູ້ຍິງທີ່ສູງສັກ ແລະ ນາງກັບເບິ່ງໄປທີ່ທາດໜຸ່ມໜ້າຕາດີຄົນນີ້ ໃນໃຈກໍຄິດຢາກຈະປົດປ່ອຍຄວາມຮັກໃຄ່ຂອ ງຕົນເອງ ນາງຈຶ່ງແກ້ງທຳດີກັບໂຢເຊັບ ທຳທ່າສ້າງຄວາມດີກັບໂຢເຊັບ ແລະ ກະເວົ້າຈາອ່ອນຫວານ ເພື່ອຫຼອກລໍ້ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບຕາຍໃຈ ນາງເຮັດແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດມື້ໜຶ່ງ ນາງໄດ້ເວົ້າກັບໂຢ ເຊັບວ່າ ມານອນກັບຂ້ອຍຕີ້ ໂຢເຊັບຊຶ່ງເປັນຄົນຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ ແລະ ກໍຮັກເຈົ້ານາຍຂອງຕົນເອງ ເຂົາຈຶ່ງຕອບໄປວ່າ ຫື ຂ້ອຍເຮັດແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະເຈົ້ານາຍເພິ່ນຮັກ ແລະ ກໍໃຫ້ອ ຳນາດຂ້ອຍທຸກຢ່າງຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງນີ້ ຂ້ອຍຈະເຮັດບາບ ແລະ ກະທຳຜິດຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ດອກ ເມື່ອເຈົ້ານາຍຜູ້ຍິງຊູຊີໂຢເຊັບ ໂຢເຊັບເຂົາຈຶ່ງຟ້າວລຸກແລ່ນໜີໄປ ແຕ່ນາຍຜູ້ຍິງໄດ້ດຶງເສື້ອຂອງເຂົາເອົ າໄວ້ ນາງຮູ້ສຶກມີຄວາມອັບອາຍ ແລະ ທຳທ່າຮ້ອງຂຶ້ນສຽງດັງເພື່ອໃຫ້ທາດຄົນອື່ນໄດ້ຍິນ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ໂຢເຊັບກຳລັງຈະລວນລາມຂົ່ມຂືນຂ້ອຍ ຈາກນັ້ນເຂົາຈຶ່ງບອກທາດໃຫ້ຊ່ວຍກັນຈັບໂຢເຊັບເອົາໄວ້ ເພື່ອລໍຖ້າເຈົ້ານາຍຜູ້ເປັນສາມີຂອງນາງກັບມາ ນາຍຜູ້ເປັນຫົວໜ້າທະຫານໃຫຍ່ກໍເຂົ້າໃຈຜິດຕາມຄຳເວົ້າທີ່ຕົວະຂອງພັນລະຍາ ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງໂຢເຊັບໄປຂັງຄຸກມືດເອົາໄວ້ ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ເດັ ກນ້ອຍຄົນທີ່ເຂົາຊື້ມາຊຸບລ້ຽງເອົາໄວ້ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ ໂຢເຊັບເຂົາເວົ້າຫຍັງບໍ່ອອກ ໄດ້ແຕ່ກົ້ມໜ້າຮັບກຳ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເວົ້າຈັ່ງໃດດີ ເຖິງຈະເວົ້າຈັ່ງໃດກໍຄົງຊິບໍ່ມີຜູ້ໃດເຊື່ອເຂົາ ເພາ ະຫຼັກຖານມີຢູ່ຄືເສື້ອຂອງເຂົານັ້ນເອງ ເຂົາໄດ້ແຕ່ກືນນ້ຳລາຍ ອົດທົນ ແລະ ກໍມີຄວາມເວົ້າທີ່ເວົ້າເຖິງໂຢເຊັບວ່າ ພັນລະຍານາຍທະຫານອີຢິບອາດດຶງເສື້ອຂອງເຂົາອອກໄດ້ ແຕ່ນາງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຶງເ ອົາຄວາມດີງາມຈາກຈິດໃຈຂອງໂຢເຊັບໄປໄດ້ ເຂົາຍອມຮັບຜິດ ທັງໆທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ ຈົນໃນທີ່ສຸດ ເຂົາກໍໄດ້ຖືກນຳໂຕມາຂັງຢູ່ໃນຄຸກມືດ ແຕ່ຄວາມເປັນຄົນດີຂອງເຂົາຍັງຄົງຢູ່ ໂຢເຊບໄດ້ເຮັດຄວາ ມດີຢູ່ໃນຄຸກ ຈົນນາຍທຳມະໂລງໄດ້ຕັ້ງໃຫ້ເຂົາເປັນຫົວໜ້ານັກໂທດ ນີ້ຄືບົດຮຽນທີ່ດີສຳລັບເຍົາວະຊົນທັງຫຼາຍ ອະນາຄົດຂອງໜຸ່ມສາວຈະດີ ຫຼື ຊົ່ວ ກໍຢູ່ທີ່ເຂົາຕ້ອງເປັນຄົນດີຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຢ່າ ຖ້າໃຫ້ຈົນອາຍຸແກ່ແລ້ວ ເລື່ອງລາວຂອງໂຢເຊບຈະເປັນຢ່າງໃດ ໂປດຕິດຕາມໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈ ະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນ ຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາ ກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ